بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت،

گېرمانىيىلىك ئالىملار تۇرپان ئويمانلىقىدىن قېزىۋېلىنغان دۇنيادىكى ئەڭ قەدىمكى ئىشتاننىڭ لايىھىلىنىش تېخنىكىسىدىكى مەخپىيەتلىكنى ئاشكارىلىغان ئارس تېخنىكا ناملىق ژۇرنالنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئۈچ مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە يۇڭ ئىشتان مىلادىدىن ئىلگىرىكى مىڭىنچى يىلدىن مىڭ ئىككى يۈزىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا تۇرپان ئويمانلىقىغا دەپنە قىلىنغان بىر قەدىمىي جەسەتكە تەئەللۇق ئىكەن گېرمانىيە ئارخېئولوگىيە ئىنستىتۇتىدىكى ئارخېئولوگ مايكې ۋاگنېر خىزمەتداشلىرى بىلەن بىللە ئۈچ مىڭ يىللىق بۇ ئىشتاننى تەتقىق قىلغان ئۇلار بۇ ئىشتاندا ئىشلىتىلگەن تېخنىكىلارنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش ئۈچۈن ئۇنىڭ كۆپەيتىلگەن نۇسخىسىنى ياساپ چىققان ئارخېئولوگلارنىڭ توقۇمىچىلىق ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ياردىمى بىلەن ئەپ بارغان تەتقىقاتلىرىغا قارىغاندا بۇ ئىشتانلارنى ياساش ئۈچۈن قەدىمكى توقۇمىچىلار ئوخشىمىغان تۆت خىل تېخنىكىنى بىرلەشتۈرگەن بولۇپ ئۇ ئەسلىدە مەخسۇس ئات ئۈستىدە جەڭ قىلىش ئۈچۈن ئالاھىدە لايىھەلەنگەن ئىشتان ئىكەن. بۇ ئىشتاندا ئەۋرىشىملىك قولايلىق ۋە جەڭ قىلىشقا ماسلىشىشچانلىق ئورگانىك ھالدا بىرلەشتۈرۈلگەن ئىكەن. دۇنيادىكى ئەڭ قەدىمكى ئىشتان دەپ قارالغان بۇ كىيىم تۇرپان ئويمانلىقىدىكى قەدىمكى قەبرىستانلىقتىن بايقالغان ۋە تۇرپان ئادىمى دەپ نام بېرىلگەن قەدىمكى جەسەتكە تەئەللۇق ھەم دەپنە بۇيۇمى ئىكەن بۇ جەسەتكە يۇڭ توقۇلما ئىشتان كىيدۈرۈلۈپ بەلبېغى باغلانغان ئۇزۇن قونچىلۇق ئۆتۈك كىيدۈرۈلگەن يۇڭدىن توقۇلغان باش كىيىم كىيدۈرۈلگەن ئىكەن ئىشتاننىڭ ئاساسىي لايىھىسى بۈگۈنكى كۈنىمىزدىكى ئىشتانغا كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە ئوخشىسىمۇ ئەمما ئىنچىكە تەكشۈرۈلگەندە ئۇنى لايىھىلەشكە كەتكەن توقۇمىچىلىق سەۋىيەسى ئىنتايىن يۇقىرى ئىكەن بۇ ئىشتاننىڭ رەختىنىڭ سۈپىتى دۇنيادا ھازىرغىچە بايقالغان ئەڭ قەدىمكى يۇڭ رەخت يەنى ئاۋسترىيەنىڭ خولستاد تۇز كېنىدىن تېپىلغان بۇنىڭدىن ئۈچ مىڭ يىللار ئىلگىرىكى دەۋرگە ئائىت يۇڭ رەختتىن كۆپ سۈپەتلىك ھەم ئەۋرىشىملىكى يۇقىرى ئىكەن تېخىمۇ دىققەت قوزغايدىغىنى شۇكى بەل پۇت قىسىملىرى ئوخشىمىغان قېلىنلىقتا توقۇلغان بۇ ئىشتاننىڭ ھەممە قىسىملىرى پۈتۈن بىر پارچە ھالەتتە توقۇلغان بولۇپ يۇڭ رەختنىڭ كېسىلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ھېچقانداق ئىز يوق ئىكەن خەۋەردە ئېيتىلىشچە تۇرپان ئادىمىنىڭ قەبرىسىدىن بىر جەڭ پالتىسى بىر يۈگەن نوقتا ۋە زەنجىرلەر بايقالغان ئارخېئولوگلار تۇرپان ئادىمى دەپ نام بېرىلگەن بۇ جەڭچىنىڭ ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئات ئۈستىدە جەڭ قىلىپ ئۆتكۈزگەن بىر چەۋەنداز بولۇشى مۇمكىنلىكىنى پەرەز قىلىشقان ئارخېئولوگلار يەنە تۇرپان ئادىمى كىيگەن بۇ ئالاھىدە ئىشتاننىڭ ھەم قوللىنىشچان ھەم ئەپلىك لايىھەلىنىپلا قالماي بەلكى كۆرۈنۈشىمۇ شۇنچە سىپتا ۋە يارىشىملىق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن بۇ ئىشتاننىڭ لايىھەسى ۋە تىكىلىشى يەنە قەدىمكى ئوتتۇرا ئاسىيا سىبىرىيە ۋادىلىرىدىن شەرقىي شىمالىي ئاسىياغىچە بولغان بىپايان تۇپراقلاردىكى ئىنسانلار تۈركۈملىرىنىڭ تۈرلۈك مەدەنىيەت تەسىرلىرىنىمۇ

ئۇ مۇنداق دېگەن: بىز ئۆزگىرىشكە موھتاج، ئەمدى ساقلاپ تۇرۇشقا بولمايدۇ، بىز دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتۈشىمىز كېرەك. ئۇ بۇ ئىشلارغا دىققەت تارتىشنى مەقسەت قىلىۋاتىدۇ، ئەمما مېنىڭ مىشېل باشىلىتقا دېمەكچى بولغىنىم بۇ توغرىلىق گەپ ئەمەس، ھەرىكەت قىلىڭ. ئەنەس كەنتەر يەنە مۇنداق دېگەن: ئەيىبلەش ئەلۋەتتە ياخشى، ئۇ دىققەت قوزغايدۇ، بىراق ھېچنېمىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ. بىزنىڭ ساقلاشقا ۋاقتىمىز يوق، كىشىلەر ئۆلۈۋاتىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ، شۇڭا ئۇ ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەك.

ئەمما ئولىۋىيە ئېنوسقا ئوخشاش ئۇيغۇر مەسىلىسىدىكى غوللۇق تەتقىقاتچىلار مىشېل باشىلىتنى ئۇيغۇر دىيارىغا بارماسلىققا چاقىرىپ بۇ زىيارەتنىڭ قۇرۇق زىيارەت بولۇشى بىلەنلا ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىشېل باشىلىتنىڭ زىيارىتىنى دەستەك قىپ تۇرۇپ بۇنى يەنە ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇشتىكى ۋاسىتە قىلىۋالىدىغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتىشمەكتە خىتاي تاراتقۇلىرى ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى سائەت يىگىرمە تۆتكىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇر ئېلىدا تۆت نەپەر ئالامەتسىز يۇقۇملانغۇچى بايقالغانلىقىنى بۇلارنىڭ ئىككى نەپىرىنىڭ ئۈرۈمچىدە ئىكەنلىكى، قالغان ئىككى نەپىرىنىڭ ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىسىگە قايتۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرگەن. خىتاينىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ۋە ساقلىقنى ساقلاش كومىتېتى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتقا ئاساسەن ئېلان قىلغان خەۋەرگە قارىغاندا ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى سائەت نۆلدىن يىگىرمە تۆتكىچە ئۇيغۇر ئېلىدا ئومىكروننىڭ يېڭى ۋارىيانتى بىلەن يۇقۇملانغان ئالامەتسىز بىمارلارنىڭ سانى ئەللىك بىر نەپەرگە يەتكەن بۇلارنىڭ ئون توققۇز نەپىرى ئۈرۈمچىدە ئىككى نەپىرى كورلىدا يىگىرمە ئۈچ نەپىرى خوشۇت ناھىيەسىدە، يەتتە نەپىرى سانجىدا ئىكەن. خىتاي مىقياسىدا ھازىر كوروناۋىرۇسنىڭ ئومىكرون ۋارىيانتى قاتتىق تارقىلىۋاتقان بولۇپ، خىتاينىڭ دۆلەتلىك سەھىيە كومىتېتى ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى بىر كۈن ئىچىدە ئومۇمىي يۇقۇملانغۇچى سانىنىڭ يىگىرمە مىڭ تۆت يۈز يەتمىش ئىككى نەپەرگە يەتكەنلىكىنى ئېلان قىلغان. بۇ ھازىرغىچە خىتايدا ئېلان قىلىنغان ئەڭ يۇقىرى كۈندىلىك يۇقۇم سانى ئىكەن.

قامالغا ئائىت ۋەھىمىلىك كۆرۈنۈشلەر ئاچ قالغان ئاھالىلەر ۋە يۇقۇملانغان بالىلارنىڭ ئاتا ئانىلىرىدىن تارتىۋېلىنىشىدەك كۆرۈنۈشلەر ئاشكارىلىنىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋىرۇسقا تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىگە سوئال پەيدا قىلماقتا
ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋېندى شېرمان ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلغانلىقى ئۈچۈن رۇسىيەگە يۈرگۈزۈلگەن جازا تەدبىرلىرى خىتايغا ئوبدان ساۋاق بولۇشى كېرەك دېگەن

مېنىڭچە شى جىنپىڭ پۇتىننى ھەرقانداق ماددىي ياردەم بىلەن تەمىنلىگەن تەقدىردە نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى خېلى ئوبدان چۈشىنىدۇ ئۇ يەنە بېيجىڭنىڭ تەيۋەننى ئىشغال قىلىش ئېھتىماللىقىنىمۇ تىلغا ئېلىپ بېيجىڭ غەربنىڭ ئۇكرائىنانى ئورتاق قوللىغانلىقىدىن توغرا ساۋاقلارنى ئېلىش كېرەك خىتاينىڭ دېموكراتىك تەيۋەن ئارىلىنى زورلۇق بىلەن ئىشغال قىلماقچى بولغان ھەرقانداق شەكىلدىكى ئۇرۇنۇشىنى ھەرگىز قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ بىز خىتاينىڭ بۇنداق ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ يالغۇز ئامېرىكىنىڭلا ئەمەس بەلكى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭمۇ بىردەك قارشىلىقىغا ئۇچرايدىغانلىقىنى كۆرۈپ يېتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز دېگەن يېقىندا خەلقئارالىق ئاخباراتلاردا ئېلان قىلىنغان خەۋەرلەردە روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلغاندىن كېيىن خىتايدىن قورال ياراغ ياردەم قىلىشنى سورىغانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى خىتاي بۇ خەۋەرنىڭ راستلىقىنى رەت قىلغان بىراق ئامېرىكا خىتاينى قاتتىق ئاگاھلاندۇرۇپ ئەگەر خىتاينىڭ روسىيەنى ھەرقانداق ھەربىي ئەسلىھە بىلەن تەمىنلىگەنلىكى ئاشكارىلانسا بۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ئېغىر بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئۈچىنچى ئايدا خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ بىلەن سىن ئارقىلىق كۆرۈشكەندىمۇ

بىر يۈز توقسان ئۈچ دۆلەت قاتناشقان بولۇپ توقسان ئۈچ دۆلەتنىڭ قوللىشى يىگىرمە تۆت دۆلەتنىڭ رەت قىلىشى ۋە ئەللىك سەككىز دۆلەتنىڭ ئاۋاز بېرىشتىن ۋاز كېچىشى نەتىجىسىدە روسىيەنى بېدېتې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدىن ۋاقىتلىق چىقىرىۋېتىش قارار قىلىنغان خىتاي بولسا بۇنىڭغا قارشى ئاۋاز بەرگەن دۆلەتلەر قاتارىدا ئىكەن

ئاۋسترالىيەدىكى تونۇلغان ئۇيغۇر سەنئەتكارى شۆھرەت تۇرسۇن بۈگۈنكى كۈندە بارلىق تالانتى ۋە قابىلىيىتىنى ئىشقا سېلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاينىڭ زۇلمىغا قارشى خەلقئارادا ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەشلىرىنىڭ بىر ئۈنلۈك ساداسى بولۇپ خىزمەت قىلماقتا. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر سەنئەتكارلىرىنىڭ ئۇيغۇر كىملىكى ۋە مىللىي مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش يولىدىكى كۈرەشلىرى ھەققىدە تەييارلانغان ئالاھىدە پىروگراممىمىزنىڭ ئىككىنچى قىسمىدا شۆھرەت تۇرسۇننىڭ سەنئەت ھاياتى بىلەن داۋاملىق تونۇشۇپ چىقىمىز. بۇ پروگراممىنى ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىدى.
ئۇيغۇر دىيارىدا نامى چىقىشقا باشلىغان سەنئەتكار شۆھرەت تۇرسۇن ئائىلىسى بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى ئاۋسترالىيەگە كۆچۈپ كەلگەندە ئۇ بۇ يېڭى قىتئەدە يەنى بىر ناتونۇش تۇپراقتا باشقا مۇساپىرلاردىن ھېچ پەرقسىز ئادەتتىكى بىر كۆچمەن ئىدى خالاس ئۇ ئاۋسترالىيەگە يېڭى كەلگەن ۋاقىتلىرىدا تىل بىلمەيتتى ھېچكىمنى تونۇمايتتى ھېچكىممۇ ئۇنى تونۇمايتتى ئۇ ئائىلىنىڭ تۆۋرۈكى بىر ئاتا ۋە بىر ئەر بولۇش سۈپىتى بىلەن يەلكىسىدىكى تۇرمۇش يۈكىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن قىلمىغان ئىشى قالمىدى. بۇ ئەتىۋارلىق سەنئەتكارنىڭ دۇتار تۇتقان قوللىرى گايىدا بولقا مىخ تۇتسا، گايىدا پاتقاقلارغا مىلەندى، گايىدا ياغاچ، تاش ۋە كېسەكلەرنى كۆتۈرۈشكە مەجبۇر بولدى.
ئائىلەم تۇرمۇشنى قامداش، ئۆزەمنىڭ كەسپىمنى تېخىمۇ يۇقىرى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئاساس يارىتىمەن دەپ، ئۆي ياساشنىمۇ ئۆگەندىم. بىر ئۆينى پۈتتۈرۈپ چىقىدىغان ئىشنىڭ ھەممىسىنى ئۆزەم قىلالايمەن دەپ، ئاشۇنىمۇ بۇ قابىلىيەتنىمۇ يېتىلدۈردۈم. ئۇخلاپ چۈشىمىزدىمۇ يوق ئىدى. نېمىلا قىلساق، كۆڭۈل قويساق دېمەكچى بىر نەتىجىسى چىقىدىكەن، شۇنداقمۇ؟
توپتوغرا گەپنى قىلدىڭىز. ئوغۇل بالىغا يەتمىش ئىككى ھۈنەر ئازلىق قىلىدۇ دەپ قويىدىكەنغۇ. شۇنىڭغا ئوخشاش. بۇ ھايات سەپىرىدە ھەر خىل ئەگرى توقاي يوللار بولىدىكەنغۇ. شۇنداق قىلىپ، سەنئەت ساھەسىدىكى بۇ چولپان مۇساپىرچىلىقتا ئاددىي ئىنسانلار باشتىن كەچۈرىدىغان بارلىق كەچمىشلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزدى. ھەتتا بىناكارلىق كەسپىنىمۇ بىلىدىغان ماھىر بىر ئۇستا بولۇپ قالدى. شۆھرەت تۇرسۇن، چەت ئەلدە قايتىدىن سەنئەتكار ۋە مۇزىكانت بولۇپ تونۇلۇشتا ئۇزۇن مەزگىللىك ئېغىر بەدەللەرنى تۆلىگەن بولسىمۇ، ئۇ ئەركىنلىك ئۈچۈن تارتقان جاپالىرىنىڭ ھېچ بىرىدىن ۋايسىمىدى.
بۇ قارىشلىرىمغا ئۆكۈنمەيمەن، ئەمما مۇشۇنىڭكى مۇشۇنداق بولغانلىقىدىن ھاياتىمىز كۆڭۈللۈك، مەنالىق ئۆتىدىكەن. ئۆگىنىپ قويغىنىم ياخشى بولدى، دەپ ئويلايمەن. غەيرەتلىك يولغا باشلايدىكەن.

شۆھرەت تۇرسۇن ئەسلىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مەدەنىيەت سەنئەت ساھەسىدە قايتا گۈللىنىش بولغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى ۋە توقسىنىنچى يىللاردا جامائەتكە تونۇلغان غوللۇق كەسپىي ئارتىسلارنىڭ بىرى ئىدى ئۇ ئۇيغۇر مۇقاملىرىنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ ئورۇنداپلا قالماي بەلكى يەنە سېھىرلىك ئاۋازى بىلەن ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرى ئاممىباب ناخشىلار ھەتتا ئۆزبەك تاتار

ۋە ھۆرمەت قىلاتتى، ئۇلارنى قىزىقىپ ئۆگىنەتتى. بۇ ئۇنىڭ سەنئەت ھاياتىدىكى مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭ سىرى بولسا كېرەك. ئۇ ياپونىيەدە ئوقۇۋاتقان مەزگىللىرىدە ھەتتا ياپون كىلاسسىك ناخشىلىرىنىمۇ كۆڭۈل قويۇپ ئۆگەنگەن ئىدى. ئۇيغۇر مۇزىكىلىرىنى ياپونىيە خەلقىگە تونۇشتۇرۇش بىلەن بىرگە، ياپونچە ناخشىلارنى ئۇيغۇرچىلاشتۇرۇپ ئېيتىپ، ئۇيغۇر ناخشا ئىجادىيىتىگە

دۇتار، تەمبۇر، ساتار، گىتار قاتارلىق چالغۇ ئەسۋابلارنى يۇقىرى ماھارەت بىلەن چالالايدىغان ماھىر بىر سازەندە ئىدى. دۇتار ئۇنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان مۇزىكا ئەسۋابى. ئۇ ئوخشىمىغان سەھنىلەردە ئويۇن قويۇش جەريانىدا ئەڭ قەدىمىي ۋە ئەڭ ئاساسلىق ئۇيغۇر سازلىرىدىن بولغان دۇتارنىڭ ئولتۇرۇپ ئورۇنلاشتەك چەكلىمىسى تۈپەيلى دۇنيا سەھنىلىرىدە ئوركېستىرلارغا قېتىلىپ ئورۇنداشتا قىيىنچىلىق تۇغۇلىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇر مۇزىكىلىرىنى خەلقئارالاشتۇرۇش چۈشىنىڭ توسالغۇغا ئۇچرايدىغانلىقىنى بايقىغان ئىدى. شۇندىن كېيىن ئۇ دۇتارنى ئېلېكترونلۇق تەڭكىشى بار، ئۆرە تۇرۇپمۇ چاغىلى بولىدىغان چالغۇغا ئۆزگەرتىشتە مۇۋەپپەقىيەت قازانغان ئىدى. بۇنى شۆھرەت تۇرسۇننىڭ مۇزىكا ساھەسىدىكى بۆسۈش خاراكتېرلىك يەنە بىر تۆھپىسى دېيىشكە بولاتتى. بىز شۆھرەت ئەپەندىنى زىيارەت قىلغاندا ئۇ ۋەتەندىن ئۆز قولىدا كۆتۈرۈپ ئېلىپ چىققان ئۆزىگە ئوتتۇز يىلدىن ئارتۇق ھەمراھ بولغان قەدىناس دۇتارىنى تونۇشتۇرۇشنى ئۇنتۇپ قالمىدى. بۇ دۇتار شۆھرەت تۇرسۇننىڭ مۇھاجىرەتتىكى يېگانە مۇزىكا كارۋىنىنىڭ كۈيلىرىگە جور بولۇپ نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەرنى ۋە قىتئەلەرنى بىللە كەزگەن ئىدى.
ئالدى بىلەن ئۆزگەرتمىگەن دۇتانى چالاي. ئەنىڭدىن كېيىن ئېلېكترونلۇققا ئۆزگەرتكەن دۇتانى كۆرسىتەي. ئىككىسىنىڭكى قانداق ئالاھىدىلىكى بار، قانداق پەرق پەرقى بار، شۇنى بىر سېلىشتۇرۇپ كۆرەيلى. ئەمدى ئۆزگەرتكەن دۇتارنى چالىمىز. ئېلېكترونلۇققا ئۆزگەرتكەن دۇتارنى. بىز خەلقئارالىق گۇرۇپپا بىلەن ئىجاد قىلغان ناخشىنى چېپىرىمەن.

مۇشۇ ئارقىلىق ھەمدە دۇت چالغۇ ئەسۋابلىرىمىزنى خەلقئارالاشتۇرۇپ، خەلق تونۇتۇش، بىزنىڭ بۇ ئەسۋابلىرىمىزنى ئۆگىنىشكە تېخىمۇ قىزىقتۇرۇش، شۇ ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭكى سەنئەت مەدەنىيىتىمىزنى تېخىمۇ جانلاندۇرۇش ۋە ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىمىزنى ئۇلارغا بىلدۈرۈش مېنىڭ ئاساسىي مەقسىتىم شۇ. بۇ ئەسلىدىكى ئەنئەنىۋى دۇتار بىلەن ئىسلاھ قىلىنغان يېڭى ئېلېكترونلۇق دۇتار خۇددى ۋەتەندىكى ئەل سۆيگەن مۇقامچى شۆھرەت تۇرسۇن بىلەن چەت ئەلدە ئەركىنلىك كۈيچىسىگە ئايلانغان يېڭى شۆھرەت تۇرسۇنغا ئوخشاش بىر مۇقامنىڭ ئىككى ۋارىيانتى بولۇپ قالغان ئىدى ھەر ئىككىسى بىر بىرىدىن ئۆزگىچە ۋە بىر بىرىدىن ياڭراق ئىدى ئەمما ئۇلارنىڭ يىلتىزى بىر روھى ئۇيغۇرغا خاس ئىدى ئەمەلىيەتتە شۆھرەت تۇرسۇن سەنئەتنىڭ ئاشۇنداق كۆپ خىل ئامىللىرىنى ئۆزىدە جۇغلىغان ۋە مۇجەسسەملەشتۈرگەن كەسپىي ئاكتىيور ئىدى ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن باشلاپ فوكس ئىستۇدىيىسىنىڭ ياردىمىدە

قولغا ئېلىپ باشلاي دەۋاتقان ئۈمىدىم بار. ئۆزىمىزنىڭكى بېشىمىزغا كېلىۋاتقان كۈنلەرنى شۇ ئارقىلىق مۇشۇلارغا بىلدۈرۈپ، بىز مۇشۇ فوكس ئىستۇدىيو، ھەتتاكى ھوللىۋۇدلار بىلەن بىرلىشىپ تۇرۇپ بىر يۇقىرى سەھنىلەرگە ئەچىقىش مېنىڭ مەقسىتىم.
كۆپ قىرلىق سەنئەتكار شۆھرەت تۇرسۇن بىلەن بىللە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مەدەنىيەت سەنئەت ساھەسىدە خىزمەت قىلغان ئەلسۆيەر ئارتىسلارنىڭ كۆپىنچىسى بۈگۈن غايىب ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمى لاگېرلارغا ياكى تۈرمىلەرگە قامالدى ئۇلاردىن داڭلىق ئېتۇت ئارتىسى ۋە ئاكتىيور ئادىل مىجىت مۇقام ۋارىسلىرىدىن سەنوبەر تۇرسۇن قاتارلىقلارنىڭ لاگېرغا بىر مەزگىل سولىنىپ، كېيىنچە قويۇپ بېرىلگەنلىكى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى چەكلەپ، ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئەت ساھەسىنى پالەچ ھالغا چۈشۈرۈپ قويغان بۈگۈنكى كۈندە، شۆھرەت ئەپەندى كەسىپداشلىرىنىڭ ئېچىنىشلىق تەقدىرىدىن يۈرىكىنىڭ پارە-پارە بولغانلىقىنى ئىپادە قىلدى.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دەپ قارىلىۋاتقان ھادىسىلەرنىڭ بىرى ئۇيغۇر سەنئىتىنىڭ ئەڭ يارقىن نامايەندىلىرىنىڭ بىرى بولغان ئۇيغۇر مۇقاملىرىنىڭ يوقىتىشقا قاراپ يۈزلىنىشىدۇر ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ئىشلىرى نازارىتى بۇ يىل يىگىرمە ئىككىنچى فېۋرال ئۇقتۇرۇش تارقىتىپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر كىلاسسىك ئەدەبىياتى ۋە مۇقام جەمئىيىتى ئۇيغۇر كەسپىي مەكتەپلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر يۈز ئاتمىش ئىجتىمائىي تەشكىلاتنى بىكار قىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر دىيارىدىكى خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتى نۆۋەتتە جۇڭخۇا ئورتاق كىملىكىنى ئېتىراپ قىلىش دېگەن نامدا داۋام قىلىۋاتقان بولۇپ بۇنىڭدا ئۇيغۇرلارغا خاس بارلىق مىللىي ئالاھىدىلىكلەر بىر بىرلەپ يوقىتىلماقتا ئىكەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى بولسا بىر قىسىم مۇقام كۈيلىرىنىڭ خىتايچە ئورۇندىلىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى شۆھرەت ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ ۋەتەندىكى چاغلىرىدىلا گەرچە ھازىرقىدەك شىددەتلىك بولمىسىمۇ ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر سەنئىتىنى خىتايلاشتۇرۇشقا ئاللىقاچان ئۇرۇنۇپ كەلگەن ئىكەن. شۆھرەت تۇرسۇن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دىراما ئۆمىكىدە خىزمەت قىلىۋاتقان چاغلاردىمۇ مۇقام تېكىستلىرىنى خىتايچە ئېيتىش توغرۇلۇق تەشەببۇسلارنىڭ ئوتتۇرىغا چىققانلىقىنى، بۇ خىل بېسىملار ئۇنىڭ ھەممىدىن ۋاز كېچىپ چەت ئەلگە چىقىپ كېتىشىگە سەۋەب بولغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ يەردىكى ئۆزىمىزنىڭ كۆڭلىگە كەلگەن نەرسىلەرنى قىلالمايمىز.
ئۇ سەنئەت ئەمەستە بۇ بىر تەشۋىقات. ئەركىنلىك يوقتا ئۇ يەردە. شۇ مەن شۇنىڭ ئۈچۈن مەن چوقۇم چەت ئەلگە چىقسام مۇشۇنى قىلالايمەنغۇ، ھەتتا مۇشۇ ناخشىلارنى ئېيتالايمەنغۇ دېگەن ئۆزەمنىڭ ئىچىمدىكى ئېيتالمىغان ناخشىلىرىمنى، قىلالمىغان نەرسىلىرىمنى چەت ئەلدە قىلغىنى بولىدىكەنغۇ دېگەن نەرسە بىلەن مەن ئاشۇ چىقىپ كەتتىمغۇ.
شۆھرەت تۇرسۇن ئەپەندى گەرچە يېقىنقى يىللاردا دۇنيانى ئايلىنىپ كونسېرت بېرىشتەك نۇرغۇن پىلانلارنى قىلغان بولسىمۇ، ئەمما بەختكە قارشى دۇنيا مىقياسىدا يامرىغان كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمى سەۋەبلىك كۆزلىگەن مەقسەتلىرىگە يېتەلمىگەن. ئەمما ئۇ بۇ پىلانلىرىدىن ھېلىھەم ۋاز كەچمىگەن. ئۇ ئاۋامغا ئويۇن قويۇشنى ۋە ئۇلارغا مۇزىكا ئارقىلىق ئىلھام بېرىشنى يۇقۇم مەزگىلىدىمۇ ئىمكانىيىتىنىڭ بارىچە داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن ئۇ ئىنسانلارنىڭ بۇ قىيىن كۈنلەردىن ئۆتۈپ كېتىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ياڭراق ئاۋازى بىلەن سېھىرلىك مۇقام كۈيلىرىنى ئورۇنداپ ئىنسانلارغا ئېستېتىك زوق ۋە ئىلھام بېرىپ كەلمەكتە ئۇ يەنە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىگە ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكا ۋە مۇقاملىرىنى سىستېمىلىق ئۆگىتىشكىمۇ ۋاقىت ئاجراتقان بولۇپ دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر بالىلىرىدىن ئوقۇغۇچىلىرى بار ئىكەن. مېنىڭچە ئۇيغۇر مۇزىكىلىرى يوقاپ كەتمەيدۇ ئەۋلادلار ۋارىسلار يەنە چىقىدۇ قازاقىستان دېسەك قازاقىستاندىمۇ ياشلار ھازىر كىرىشىپ ئۆگىنىپ مېڭىۋاتىدۇ چەت ئەلدىكى مۇشۇ مۇھاجىرەت ياشاۋاتقان قېرىنداشلار مۇشۇ مەسىلىگە بىرئاز كۆڭۈل بۆلسە، بۇنداق ئۇيغۇر سەنئەتلىرىنى كۆپرەك ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئىمكانىيەت بولسا پۇرسەتلەرنى، ئىمكانىيەتلەرنى بالىلارغا يارىتىپ بېرىش كېرەك. شۆھرەت تۇرسۇن ئاۋازى. ۋۇجۇدى، ھەسرىتى ۋە ئارمانلىرى يۇغۇرۇلغان ناخشىلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلار خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ قاتتىق زەربىسىدە جان تالىشىۋاتقان ئېغىر پەيتلەردە ئۇلارغا ئىلھام ۋە مەدەت بېرىپ كەلمەكتە. ئۇ يەنە ئۆز ئىجادىيەتلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىنى تېخىمۇ باتۇر بولۇشقا بارلىق تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىپ، بۇ قىيىن كۈنلەرنى ئاتلىتىشقا، ئۆز كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىنى ساقلاشقا چاقىرماقتا.
ئۆز ئىجادىيىتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتىنى يورۇتۇشقا بېغىشلىغان رەسساملارمۇ ئاز ئەمەس. بۇلارنىڭ بىرى نۆۋەتتە ئالمۇتىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر رەسسامى گۈلناز تۇرسۇندۇر ئۇ رادىيو زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنىڭ سەنئەت قارىشى ۋە يېقىنقى بەش يىلدا ئەسەرلىرىدە كۆرۈلگەن ئۆزگىرىشلەر ھەققىدە توختالدى تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز مەمەتجان جۈمەدىن ئاڭلايسىلەر

ھالبۇكى، بۇ سەنئەتكارلارنىڭ ئارىسىدا مول مەزمۇنلۇق ئىجادىيەتلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى ئوراپ ئالغان چارىسىزلىكنى ئىپادىلەشتىن كۆرە، ئۇيغۇرلارنى ئۆزىدىن تېخىمۇ پەخىرلىنىشكە، ئۆزىگە ئىشىنىشكە چاقىرىۋاتقان رەسساملارمۇ ئاز ئەمەس. شۇلارنىڭ بىرى، ئۆزىنىڭ يارقىن رەڭلىرى، ئاددىي ئەمما گۈزەل سىزىقلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارنى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىنى بىرلىككە، ھۆرلۈككە تولغان گۈزەل كەلگۈسىگە ئۈمىد باغلاشقا يېتەكلەپ كېلىۋاتقان ياش سەنئەتكار گۈلناز تۇرسۇن خانىمدۇر. ھامان ئازادلىق تېڭى ئاتىدۇ. ئىشەنگىن دەيدۇ ئۇ ئۆزىنىڭ مەزكۇر تېمىدىكى بىر يۈرۈش ئەسەرلىرى ھەققىدە سورالغان سوئاللىرىمىزغا جاۋابەن. ئاخىرقى يىللاردا سوتسىئال مېدىيادا خەلقىمىزنىڭكى دەردىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن، ئاڭلىتىش ئۈچۈن باشقا مىللەتلەرگە، زۇلۇمنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ناھايىتى كۆپلىگەن رەسىملەر سىزىلىپ تارقىلىۋاتىدۇ ئۇ يەردە ناھايىتى بىر ئېچىنىشلىق ناھايىتى چارىسىزلىكتە قالغان قانغا بويالغان ئۇيغۇرلار قوللىرىدا كىشەن پۈتكۈل دۇنيا تەتۈر قاراۋالغان چارىسىزلىك يالغۇز قالغان ئۇيغۇرلار ئىپادىلەنگەن مەن ئويلايمەن بۇنىڭكى تەسىرى ئەڭ بىرىنچى ئۆزىمىزگە ناھايىتى زور تەسىرى بار. بۇ بىزنىڭكى زۇلۇمغا، چارىسىزلىككە بولغان ئىشەنچىمىزنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ. بۇنى بىز باشقا مىللەتلەرگە كۆرسىتىمىز دەپتىمىز، ئەمما باشقا مىللەتلەر يۈزى كۆرسە بىزنى مىڭلىغان ئۇيغۇر، مىڭلارچە ئۇيغۇر كۆرىدۇ. ئەڭ ئېچىنىشلىق يېرى ئۇنى بىزنىڭ ياشلىرىمىز كۆرىدۇ. شۇنىڭغا قاراپ ئۇلار قانداق ئۇچۇر ئالىدۇ؟ بىزنىڭكى چارىسىزلىكىمىزنى، بىزنىڭدىن پۈتكۈل دۇنيانىڭ تەتۈر قاراۋالغىنى، ھېچكىم بىزگە ياردەمدە بولمايۋاتقانلىقى، ئىپادىلەنگەن كۆپلىگەن رەسىملەردە قېرىندىشىڭغا ساھىب چىق دېگەن سۆزلەر يېزىلغان مەن ئويلايمەنكى ھەتتا شەخسىي بىر ئادەمنىڭكى ھاياتنى ئېلىپ قارىساقمۇ ئادەم ئۆزىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ھاياتىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن بىر پروبلېمىلارنى يېڭىپ چىقىش ئۈچۈن ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولغاندا ئۇ ھەممىنى يېڭەلەيدۇ ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولغاندا ھاياتنى ئۆزگەرتەلەيدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاشلا بىر مىللەتمۇ ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولغاندا، ئۆزىگە ئۆزى ئىشەنگەندە ئۇنىڭغا ياردەم قىلىدىغانمۇ ئادەم چىقىدۇ، يولمۇ تېپىلىدۇ-دە، ئاخىرىغا بىر ياخشى نەتىجىگە ئېلىپ كېلىدۇ دەپ ئىشىنىمەن. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ بالىلىرىمىزغا تەسىر بېرىش ئۈچۈن، ياخشى تەسىر بېرىش ئۈچۈن ھەر قانداق ئىش ئىشەنچتىن باشلىنىدۇ. ھەر قانداق ياخشى ئىش ئىشەنچتىن باشلىنىدۇ. چوقۇم ئىشەنگىن ئازادلىق تېڭى ئاتىدۇ دېگەن سۆزلەرنى يېزىپ شۇنداق پىلاكاتلارنى ئىشلىگەن.

بىر ئۇيغۇر زىيالىيسى ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن. ئۇ ئوتتۇرا مەكتەپ مائارىپىنى ئۆز يۇرتىدىكى ئۇيغۇر ئوتتۇرا مەكتىپىدە ئالغاندىن كېيىن، ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى ئالماتى شەھەرلىك ئورال تاڭسىقبايېف نامىدىكى قول ھۈنەر ۋە سەنئەت ئىنستىتۇتىنى تاماملايدۇ ھەمدە شۇ يىلى قازاقىستان ئالىي ئارخىتېكتۇرا ۋە قۇرۇلۇش ئاكادېمىيىسىنىڭ لايىھەلەش فاكۇلتېتىغا قوبۇل قىلىنىدۇ مەزكۇر بىلىم يۇرتىنى ئەلا نەتىجىلەر بىلەن پۈتتۈرگەن گۈلناز ئۆزى ئارزۇ قىلغان گۈزەل سەنئەت ئىجادىيىتىگە قەدەم ئالىدۇ. گۈلناز شۇندىن كېيىن نۇرغۇن ئىجادىي ئەسەرلەرنى يارىتىپ، كۆپلىگەن ياش رەسساملار ۋە ئايال سەنئەتكارلار كۆرگەزمىلىرىگە قاتنىشىدۇ.
مېنىڭكى بۈگۈنكى كۈنگىچە سىزىپ كەلگەن ئەسەرلىرىم پۈتۈنلەي ئۇيغۇرلۇق روھتا، ئۇيغۇرلۇق پۇراقتا سىزىلغان. بۇنىڭغا تەسىرى مېنىڭكى شۇ بايسېيىت يېزىسىدا تۇغۇلغىنىم، يۈز پروتسېنت ئۇيغۇر مەھەللىسى، ئۆز تىلىمدا بىلىم ئاغىنىم. ئۆز ئەدەبىياتىمنى ئۆگەنگىنىم، ئۆز خەلقىمىزنىڭ ئەدەبىياتىنى، كلاسسىك ئەدەبىياتنى ناھايىتى تەسىرلىك ئەسەرلەرنى ئوقۇپ، شۇلار ماڭا تەسىر يەتكۈزگەن. شۇ پۈتۈنلەي ئۆيگە كىرسەكمۇ ئۇيغۇر دېگەندەك، سىرتقا چىقساقمۇ ئۇيغۇر، شۇ بىر ئۆزۈمنىڭكى كىچىك بىر ۋەتىنىمدە ياشىغاندەك، شۇنداق ئەركىن-ئازادە ياشىغىنىم ماڭا

بۇ جەرياندا ئۇيغۇر تىلى مائارىپنىڭ بارلىق ساھەلىرىدىن سىقىپ چىقىرىلىپ، ئۇيغۇرلۇقنىڭ ھەممە ئېلېمېنتلىرى جىنايەتلەشتۈرۈلگەندىن سىرت، بىر پۈتۈن ئوندىن سەككىز مىليوندىن ئۈچ مىليونغىچە ئۇيغۇر جازا لاگېرلىرىغا تاشلانغان. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان يۇقىرى بېسىملىق باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەن. بۇ ۋەزىيەتنىڭ ئۆز ئىجادىيەتلىرىگە كۆرسەتكەن تەسىرى ھەققىدە توختالغان گۈلناز تۇرسۇن دەل مۇشۇ پەيتلەردىن باشلاپ بىر رەسسام بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۆز خەلقىنىڭ بېشىغا كەلگەن زۇلمەتلەرنى ئىپادىلەپلا قالماي، ئۇلارنى ئۈمىدۋارلىققا ۋە ئۆز كەلگۈسىگە بولغان ئىشەنچكە ئۈندەش مەقسىتىدە يىللاردىن بۇيان لايىھەلەش شەكلىدە داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن ئىجادىيەت ئۇسلۇبىنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى بىلدۈردى. بۇرۇنقى ئەسەرلىرىم بىر لىرىكىلىق ئاددىي بىر كۆرۈنۈشلەر مىسالغا سۇ ئېلىپ كېتىپ بارغان ئايال ياكى پاراڭلىشىپ ئولتۇرغان قوشنا ئاياللار شۇنىڭغا ئوخشاش بىر رەسىملەر بولغان بولسا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىنكى سىزغان ئەسەرلىرىم تولىسى كامپيۇتېردا سىزغان گرافىك ئەسەرلەر مەن ئويلايمەنكى ھەر بىر كەسىپ ئىگىسى ھازىرقى بىزنىڭكى بۇ جاغدىيىمىزدا ئۆزىنىڭ قىلالايدىغان ئىشىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ئەڭ ياخشى قىلىپ بەرسە خەلقىمىز ئۈچۈن بىرەر بىر مەدەت بولىدىغان بىرەر بىر ئۈمىد ئوتىنى ياندۇرىدىغان بىر ئىشلارنى قىلسا بىر بىرىمىزگە مەدەت بېرىپ بىر بىرىمىزگە كۈچ قۇۋۋەت بېرىپ بىر بىرىمىزنى يار يۆلەك بولۇپ دېگەندەك شۇنداق بولساقكەن دەپ ئويلايمەن مەن ھەم شۇ ئويلاردا مەن ئەمدى مەن نېمە قىلالايمەن دېگەن بىر سوئال پەيدا بولدى شۇ مەن قىلالايدىغىنىم ئەڭ ياخشىسى ئانا سۈپىتىدە ئۆزەمنىڭكى شۇ بالىلىرىمنى ياخشى تەربىيىلەشكە ھەم كەسپىم رەسسام بولغاندىن كېيىن شۇ رەسىملىرىم ئارقىلىق خەلقىمىزگە كۈچ قۇۋۋەت مەدەت بېرىپ بىر ياخشىلىققا باشلاپ بىر ئۈمىد ئوتىنى

بىر يۈرۈش رەقەملىك ئەسەرلەرنى ئىجاد قىلىپ، ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقاتقان. رەسسامنىڭ ئۆزىنىڭ سۆزى بويىچە ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇنىڭ ئەسەرلىرىدە قەدىمىي تارىخقا ئىگە، مەدەنىيەتلىك، مېھرى-مۇھەببەتلىك، مىڭ ئۆلۈپ، مىڭ تىرىلگەن ۋە قايتا ئويغىنىش ئالدىدا تۇرغان بىر ئۇلۇغ خەلق،

ئەنگلىيەدە تۇرۇشلۇق سىياسىي پائالىيەتچى، سەنئەتكار رەھىمە مەخمۇت خانىمنىڭ سەنئەت ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئېغىر باستۇرۇشىنى دۇنياغا قانداق ئاڭلاتقانلىقى ھەققىدىكى پىروگراممىمىزنىڭ داۋامى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ھېچكىم سىياسىي پائالىيەتچى بولۇپ تۇغۇلمىغان ئۇنىڭ زىيارىتىمىز داۋامىدا ئېيتىشىچە ئەسلىدىنلا ئۇيغۇرلارنى ھەر خىل شەكىلدە باستۇرۇپ كېلىۋاتقان خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئوچۇق ئاشكارا ھالدا ئۇيغۇرلارنى قېرى ياش ئەر ئايال سەنئەتكار موللا زىيالىي دېھقان دېمەستىن قارا قويۇق كەڭ كۆلەمدە خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشقا باشلىشى ئۇنىڭ ھايات نىشانىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىغا قارىتىلغان شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش سىياسىتى ئارقىلىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى مەجبۇرىي خىتايچىلاشتۇرۇش يەنى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى كۈچەيتىۋاتقان مۇشۇنداق بىر مەزگىلدە ئۇ ئۇيغۇر سەنئىتىنى خەلقئاراغا تونۇشتۇرۇشنىڭ تېخىمۇ مۇھىملىقىنى تونۇپ يەتكەن.
ھەمدە مۇشۇ لوندون ئۇيغۇر ئانسامبىلى قۇرۇلغاندىن تارتىپ بىزنىڭكى مەقسىتىمىز مەقسىتىمىز مۇشۇ ئۆز مەدەنىيىتىمىزنى دۇنياغا قانداق تونۇتۇش، ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇشنى ئاساس قىلىپ كەلگەن.

ئەمدى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن كېيىنكى بۇ قىرغىنچىلىق رەسمىي باشلىنىپ، بىزنىڭ ۋەتەندىكى ئەڭ مەشھۇر تارىخچىلىرىمىز، سەرخىللىرىمىز، شائىرلىرىمىز، يازغۇچىلىرىمىز، سەنئەتچىلىرىمىز تۇتۇلۇپ بىردىن بىردىن بىردىن خىتاينىڭ تۈرمىلىرىگە كامپىلارغا سولانغاندىن كېيىن بىزدە ئۆزىمىزنىڭكى مىللىتىمىزنىڭ يوقاپ كېتىشى ۋە مۇشۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭكى خىتاينىڭكى ھازىرقى سىياسىتىدە بىراقلام يوقىتىۋېتىش شۇنى كۆردۇق ئەمدى ئاساسلىق ئۇلارنىڭ مەقسىتىمۇ ئۇيغۇر مىللىتىنى بىراقلام ئۆلتۈرۈپ تۈگەتمىسىمۇ مەدەنىيىتىنى تىلىنى پۈتۈن ھەممىنى يوق قىلىپ بىر شۇ خىتايغا ئوخشاش بىر مىللەت قىلىش مەقسىتى شۇ بۇ ئېنىق بولغاندىن كېيىن ئەلۋەتتە بىز چەت ئەلدىكى ياشاۋاتقان بولۇپمۇ ئۆز مەدەنىيىتىمىزنى سۆيىدىغان ۋە مەدەنىيىتىمىزدىن پەخىرلىنىدىغان سەنئەتكارلار بولسۇن شائىرلار بولسۇن ھەممىمىزنىڭكى مۇشۇنداق بىر گۈزەل مەدەنىيىتىمىز تارىخىمىز ھەممە نېمە بىراق يوقاپ كېتەمۇ دېگەن بۇ بىر جىددىيلىشىش بۇ ئەھۋال شەكىللەندى ئەمدى. ئەمدى خىتاي ھازىر بۇ مەدەنىيىتىمىزنى يوق قىلىۋېتىپ، ئۆزىنىڭ قىلىۋالماقچى بولۇۋاتىدۇ. چەت ئەلدىكى مۇشۇ ياشلارغا قارىساق، مەيلى ئەنگلىيەدە بولسۇن، باشقا دۆلەتلەردە بولسۇن، ياشلاردا ھەتتا مۇشۇ دۆلەتلەردە تۇغۇلغان ئۇيغۇر بالىلىرىمىزمۇ بۇ ھازىرقى ئۇيغۇرلۇق كىملىكىنى ساقلاپ قېلىشنى بىر ناھايىتى مۇھىم بىر مەجبۇرىيەت دەپ تونۇۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭچە بىر مىللەتنىڭكى مىللەت سۈپىتىدە ساقلىنىپ قېلىشى، مەدەنىيىتىنىڭ، تارىخىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى ۋە تېخىمۇ گۈللىنىپ ۋە كەلگۈسىدە ئۆزىمىزنىڭكى بىر ۋەتىنىمىزنىڭ بولۇشى شۇنداق بىر ئۈمىدتە ياشىغان ۋاقتىمىزدا ۋە شۇنى غايە قىلىپ كۆرەش قىلغان ۋاقتىمىزدا ئۇ مەۋجۇت بولالايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن ھەر زامان دەيدىغىنىم ئۈمىدسىزلىك شەيتاننىڭ بىر نېمىسى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى ئۈمىدۋار بولۇش كېرەك. شۇنىڭغا بىزنىڭكى سەنئەتىمىزمۇ بىزگە ئۈمىد بېغىشلايدۇ. رەھىمە خانىم ئەنگلىيەگە كەلگەندىن كېيىن، ئەسلىدە مۇھىت باشقۇرۇش كەسپىدە تىرىشىپ، ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى ئالغان بولسىمۇ، ئۆز خەلقىنىڭ بېشىغا كەلگەن بۇ ئېغىر كۈندە ئۇلارنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بىر يول تېپىشقا قارار قىلغان. شۇنىڭ بىلەن ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇرلارنى بىلىدىغان، ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت تارىخىنى تەتقىق قىلىدىغان تەتقىقاتچىلارغا ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىنى ئاڭلىتىپ، ئۇلاردىن ياردەم ئېلىشنى پىلانلىغان. بۇ جەرياندا ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر سەنئىتى، بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ مۇزىكا مەدەنىيىتى تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقان لوندون ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق ۋە ئافرىقا ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى رېيچېل خارىس خانىم بىلەن تونۇشقان. ئۇيغۇرلارنىڭ سەنئىتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكى، زېمىنى ۋە دىنىنىڭ بىر پۈتۈنلۈكىدىن ئايرىۋەتكىلى بولمايدۇ، دەپ قارايدىغان رېيچېل خانىم رەھىمە خانىمغا سەنئەت ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى دۇنياغا تونۇتۇش، بۇ ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيانى ئاشۇنداق مەدەنىيەتلىك بىر مىللەتنى قوغداشقا چاقىرىشنى تەشەببۇس قىلغان. شۇنىڭ بىلەن رەھىمە خانىم ئۆزىنىڭ ناخشا ئېيتىش جەھەتتىكى تالانتىنى جارى قىلدۇرۇپ، مەكتەپلەردە، خەلقئارالىق مەدەنىيەت تونۇشتۇرۇش پائالىيەتلىرىدە ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرىنى جاراڭلاتقان. ئۇ ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرىدىن لەۋەن يارلار ناملىق ناخشىنى قايتا ئاۋازغا ئېلىپ تارقاتقان. ئۇ ئۆزى قاتناشقان كونسېرتلىرىدا بۇ ناخشىنىڭ تېكىستىنى ئىنگلىزچىگە تەرجىمە قىلىپ، مەزكۇر ناخشا تېكىستىدا ئىپادىلەنگەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئازابلىق ھەسرىتىنى تاماشىبىنلارغا ئاڭلاتقان.

ئۇنىڭدىن باشقا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئىيۇلدا تۇتۇپ كېتىلگەنلىكى دەلىللەنگەن تونۇلغان شائىرە چىمەنگۈل ئاۋۇتنىڭ يىغلا شامال ناملىق شېئىرىنى سەھنىلەردە ناخشا قىلىپ ئوقۇش ئارقىلىق تۇتقۇندىكى شائىرنىڭ ئەھۋالىدىن دۇنيانى خەۋەردار قىلغان ۋە شائىرنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغان

خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرى ئارقىلىق چەت ئەللەردىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا تارقالغان قىسقا ۋىدىيولاردىن نۇرغۇن ئۇيغۇر سەنئەتكارلار، داڭدار شەخسلەرنىڭ تۇتۇپ كېتىلگەنلىكى مەلۇم بولغانىدى. مودا ئېقىم ناخشا چولپىنى ئابلاجان ئاۋۇت ئايۇپنىڭمۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغانلىقى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەن ئىدى. ئۆلۈم لاگېرى دەپ ئاتالغان ئۇ لاگېرلاردىن ھايات قۇتۇلۇپ چىقالىغان لاگېر شاھىتلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار لاگېردا ئۆلگۈدەك قىيىن قىستاققا ئېلىش، قىز ئاياللارغا نۆۋەتلىشىپ باسقۇنچىلىق قىلىش جىسمانىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن خورلاش قاتارلىق تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز خورلاشلارغا شاھىت بولغان لاگېرلاردىكى جىنسىي زوراۋانلىق ۋە بارلىق تۇغۇت يېشىدىكى ئاياللارنى مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش لاگېردىكى خورلاشلارنىڭ ئاساسلىق بىر تۈرى بولغان رەھىمە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ بې بې سې قاتارلىق داڭلىق ئاخبارات قاناللىرىدا ئاشۇ لاگېر شاھىتلىرىغا تەرجىمانلىق قىلغان خىتاينىڭ ئۆز مىللىتىگە يۈرگۈزۈۋاتقان ئېچىنىشلىق سىياسىتىنى ئەڭ يېقىن نۇقتىدىن تۇرۇپ كۆزىتىش ۋە ئانالىز قىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەن رەھىمە خانىم سەھنىلەردە ناخشا ئېيتىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش بىلەنلا قالماستىن بەلكى يەنە ئەنگلىيەدىكى خىتايغا قارشى پارلامېنتلار كومىتېتىنىڭ مەسلىھەتچىلىك ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان لوندون شەھىرىدە قۇرۇلغان ئۆتكەن يىلى جەمئىي ئۈچ قېتىم گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئاخىرى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ دېگەن ھۆكۈمنى چىقارغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ ئىسپات توپلاش ۋە تەرجىمە ئىشلىرىغا باشتىن ئاخىر ياردەمدە بولغان ئۇ ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزالىرىدىن نۇسرەت غېنى قاتارلىق پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن يېقىن ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىش ئارقىلىق ئەنگلىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈشتە مۇھىم رول ئوينىغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ دېگەن ھۆكۈمنى چىقارغاندىن كېيىن ئەنگلىيە خەلقى ئۇيغۇرلارغا تېخىمۇ دىققەت قىلىشقا باشلىغان ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەخسۇس يىغىن ۋە پائالىيەتلەر ئارقا ئارقىدىن ئۆتكۈزۈلگەن

نەق مەيدان ئورۇنلانغان ئۇيغۇر مۇزىكىلىرىغا تەڭكەش قىلىپ ئېيتىلغان ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرى ئارقىلىق تاماشىبىنلارغا ئۇيغۇرلارنىڭ نەقەدەر مول مەدەنىيەتكە ئىگە مىللەت ئىكەنلىكىنى تونۇتۇشقا تىرىشقان ئۇ سەنئەت ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇشنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان سىياسىي پائالىيەتلەردە ناھايىتى ئۈنۈملۈك رول ئوينىغانلىقىنى تەكىتلىدى مەن ئەمدى نۇرغۇن يەلەردە نۇتۇق سۆزلەيمەن نۇتۇقلاردا بەلكىم ئەللىك ئالتمىش كىشى ئاڭلايدۇ لېكىن بىز كونسېرت بەرگەن ۋاقتىمىزدا ئەگەر شۇ كونسېرت زالىنىڭكى چوڭ كىچىك نېمىسىگە قاراپ تۇرۇپ بەزىدە شۇنچىلىك جىق ئادەملەر كېلىدۇ شۇ كىشىلەر بىزنىڭكى دەۋايىمىزنىڭكى ھەقىقىي نېمىسى شۇ سەنئىتىمىز ئارقىلىق ئاڭلايدۇ بەزىدە دەۋاغا ھېچ قىزىقمىغان، پەقەتلا مۇشۇنداق ناخشا مۇزىكا، مەدەنىيەتكە قىزىققان كىشىلەرمۇ كېيىن مۇشۇ ئاڭلىغاندىن كېيىن دەۋايىمىزغا قوشۇلىدۇ. بۇ سەنئەتنىڭكى ھەقىقەتەن ناھايىتى بىر ئۈنۈملۈك، ناھايىتى كۈچلۈك. مەن مۇشۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتايى مۇشۇ ئىشخانىنى رەسمىي دىرېكتور بولۇپ مەن شۇ يەردە ئىشلىگەندىن باشلاپ كېيىنكى قۇرغان مەسىلەن، مەسلىھەتچى گۇرۇپپىلىرىم بولسۇن، ھازىرقى مېنى يېتەكلەۋاتقان، ماڭا ئەگىشىۋاتقان كىشىلەر بولسۇن، نۇرغۇن كىشىلەر ئەمەلىيەتتە مېنى سەنئىتىم ئارقىلىق تونۇغان كىشىلەر. بۇلار كېيىنكى مۇشۇ دەۋادا مېنىڭ ناھايىتى كۈچلۈك ياردەم بەرگۈچىلەر بولدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ سەنئەت بەك مۇھىم دەپ ئويلايمەن.
ئەل جەزىرە قانىلى ئىشلىگەن نامەلۇم ھالەتتە ياشاش ناملىق مۇكاپاتلىق ھۆججەتلىك فىلىمگە رەھىمە خانىمنىڭ ئىجادىي ناخشىلىرىدىن گۈل ئەمەسكەن ياشلىقىم ناملىق ناخشىسى كىرىشتۈرۈلگەن. مەزكۇر ھۆججەتلىك فىلىمدە خىتاينىڭ زۇلۇمىدىن قېچىپ چەت ئەللەرگە چىققان ئۇيغۇرلارنىڭ يۇرتىدا قالغان ئاتا ئانا ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئىز دېرىكىنى قىلىشى ئۇلارنىڭ ئەھۋالىنى بىلمەسلىك ئەندىشىسى شۇنداقلا ئۆزلىرىنىڭ كىملىكى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداش كۈرىشى تەسۋىرلەنگەن ئىكەن.

ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئادەتتە ئويۇن قويغان ھەرقانداق سەھنىدە بىر ئىككى پارچە مۇقامدىن ئارىيە ئورۇنلىنىدىكەن.

ۋە مىللىتىنىڭ تەقدىرى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشنى ھاياتىنىڭ نىشانى قىلغانلىقىنى ئېيتقاندا، ئۇنىڭ تەلەپپۇزى ئىنتايىن كەسكىن ۋە قەتئىي ئىدى. مانا مەن ئىككى مىڭىنچى يىلى ۋەتەندىن چىققان بولسام، يىگىرمە يىلدىن ئاشتى. دۇنيانىڭكى ئەڭ بەلكىم ئىنسانلارنىڭ كۆپ ئارزۇ قىلىدىغان بىر شەھەردە ياشاۋاتىمەن، لوندوندا. نۇرغۇن دۆلەتلەرگە باردىم يىگىرمە يىل جەريانىدا، ياۋروپادىكى، ئامېرىكا، كانادا، نۇرغۇن نۇرغۇن دۆلەتلەرگە باردىم. شۇنچىلىك گۈزەل مەنزىرىلەرنى كۆردۈم، كونسېرتلارنى بەردىم، ساياھەت قىلدىم، لېكىن يەنىلام ئاشۇ ئۆي ھەسرىتىدە ياشاۋاتىمىز، ۋەتەن ھەسرىتى. چۈنكى مەيلى قانداق يەرگە بارساق، ئۇ يەر قانچىلىك گۈزەل بولسىمۇ، لېكىن بىزنىڭ كىندىك قېنىمىز تۆكۈلگەن يەر بولمىغاندىن كېيىن، يەنە بىزنىڭ شۇ كىندىك قېنىمىز تۆكۈلگەن، ئاتا-ئانىمىز ۋە قېرىنداشلىرىمىز بىلەن بىللە چوڭ بولغان شۇ ئۆي، ئۇ يەرگە ھېچنېمە يەتمەيدىكەن. يەنىلا مەن ئۈمىدىمنى ئۈزگىنىم يوق، بىر كۈنى چوقۇم قايتىمەن دېگەن ئارزۇ بىلەن شۇ دۇئالار بىلەن ياشاۋاتىمەن. ئەنگلىيەگە كەلگەن ۋاقتىمدا تۇنجى مېنىڭ ئالدىمغا چىققان شوپۇر بىلەن پاراڭلاشقان ۋاقتىمدا بىزنىڭ ۋەتەندىكى ئەھۋاللارنى ئاڭلاتقانتىم. غۇلجا ۋەقەسىنى ئاڭلاتقانتىم. بەلكىم بۇنداقمۇ بولۇپ كەتمەس. بۇ بەلكىم بىر قىسقا ۋاقىتلىق بىر ئەھۋالدۇ، ياخشىلىنىپ نېمە بولا، دېگەن شۇ ئۈمىدلەرنى كۈتكەن. لېكىن مانا يىگىرمە يىلدىن كېيىن ھازىر بىز بەش يىلنىڭ ئىزى، بولۇپمۇ ئالدىنقى بەش يىلنىڭ ئىزى مانا قىرغىنچىلىق بوۋاتىدۇ دەپ پارلامېنتلاردا ئەنگلىيەنىڭكى ئىشقىلىپ بارغىلى بولىدىغان بوسۇغىلارغا بېرىپ مۇشۇ داۋانى ئاڭلىتىۋاتىمىز. كەشكى بۇ ئەھۋال بۇ قەدەر بىر دەرىجىگە يەتمىگەن بولسا، بىزمۇ نورمال باشقا مىللەتلەرگە ئوخشاش ئۆزىمىزنىڭكى ۋەتىنىمىزگە بارالىغان بولساق، ئائىلىمىز بىلەن كۆرۈشەلىگەن بولساق، ھايات بەلكىم باشقىچە بولاتتى. لېكىن مەنمۇ بىر پائالىيەتچى بولىمەن دەپ مۇنداق بىر پىلانلىرىممۇ يوقتى. ئەمما مۇشۇ شارائەت بىزنىڭكى ھازىرقى قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىمىزگە شۇ مەجبۇرلىدى. بۇ ۋەتەندىكى زۇلۇم قانچىلىك ئاشقانسېرى بىزگە ئوخشاش پائالىيەتچىلەرنىڭكى ئۆزىمىزنىڭكى ۋەتىنىمىزگە بولغان سۆيگۈمىز ۋە شۇ ئىنسان ھەقلىرىنى دۇنياغا ئاڭلىتىش ۋە ئۆزىمىزنىڭ ئەركىنلىك ئادىللىق ئۈچۈن كۈرەش قىلىش تېخىمۇ بىر خىل مەجبۇرىيەت، تېخىمۇ بىر مەسئۇلىيەت بولۇپ قالدى. مۇشۇ بىزنىڭكى بىر مەركەز پىلانىمىز ۋە ياشايدىغان بىر مەقسىتىمىزگە ئايلىنىپ قالدى.
دەرۋەقە، رەھىمە خانىم ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى، ناخشىچى ۋە تەرجىمان. ئۇ ھازىر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيەدىكى ۋەكىلى، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى. شۇنداقلا ئەنگلىيەدىكى خىتايغا قارشى پارلامېنتلار كومىتېتىنىڭ مەسلىھەتچىسى ئۇ زىيارىتىمىزنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق بىر قىسقا ئەسلىمىسىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
مەن شۇ غۇلجىدىن رەسمىي ئەنگلىيەگە ماڭىدىغىنىم ئېنىق بولغان ۋاقتىدا غۇلجىغا بېرىپ ئۇرۇق-تۇغقانلار بىلەن خوشلاشقىلى باردىم. شۇ ۋاقىتتا شۇ بىزنىڭ. قوشنىلىرىمىزنىڭكى ئاشۇنداق غۇلجا ۋەقەسىدە ئۇنىڭ ئالدىدا بالىلىرى تۇتۇلۇپ كەتكەن بىر قانچە ئانىلار كەلگەن مەن بىلەن خوشلاشقىلى كەلگەن ۋاقتىدا شۇنى دېگەنىدى، قىزىم سىز چوقۇم بۇ ھەقىقەتنى ئاڭلىتىڭ دەپ. ئەمما ئۇ يىللار ئۆتۈپ كەتتى، ئۇلار ھازىر بارمۇ يوقمۇ بىلمەيمەن، ئىشقىلىپ مەن ۋەدە بەرگەن شۇلارغا، شۇ ۋاقىتتا مەن چوقۇم سىلەرنىڭ ئارزۇيۇڭلار. بويىچە قولۇمدىن كېلىشىچە بىر ھەرىكەت قىلىمەن دېگەنىدىم. مەن ھېچ بولمىسا ئاشۇلارغا بەرگەن ۋەدەمنى ئورۇنلادىم.
بۇ پروگراممىنى نۇر ئىمان تەييارلىدى.
شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى شىۋېتسىيە پارلامېنتى ئەزالىرىغا خەت يېزىپ، شىۋېتسىيە پارلامېنتىنىڭ قارار ماقۇللاپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى تەلەپ قىلغان. شىۋېتسىيە پارلامېنتىنىڭ ئەركىن دېموكراتلار پارتىيىسىدىن بولغان ئەزاسى لارس ئاداكتۇسسون شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكىنىڭ مەكتۇپىغا جاۋاب خەت يېزىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ پارلامېنت تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىشى ئۈچۈن بارلىق تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە بۇ خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. يېقىندا قۇرۇلغان شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى تەشكىلاتى شىۋېتسىيە پارلامېنت ئەزالىرىغا ئىلتىماس يېزىپ، شىۋېتسىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشىنى ۋە بۇ ھەقتە قارار چىقىرىشىنى تەلەپ قىلغان. ئىلتىماسنى تاپشۇرۇپ ئالغان شىۋېتسىيە خىرىستىيان دېموكرات پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى

ئۇ شىۋېتسىيە پارلامېنتىنىڭ باشقا دۆلەتلەرگە ئوخشاش ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرۇلۇق قانۇن ماقۇللىشىنى تەلەپ قىلىپ ئىلتىماس يازغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بىرلىكتىكى ئەزىمەتلەر بىر قانچە ئايدىن بۇيان بارلىق ئىمكانلاردىن مۇۋاپىق پايدىلىنىپ، كۆپ تەرەپلىمە كۈچلۈك پاكىتلىك ماتېرىياللارنى توپلاپ شىۋېتچە ئەنگلىزچە تەرجىمە قىلىپ تەييارلىدۇق بۈگۈن بەشىنچى ئاپرېل ئەتىگەندە شىۋېتسىيە پارلامېنتىدىكى ئۈچ يۈز قىرىق توققۇز لېداموتلەرگە ئەل خەت شەكلىدە بارلىق ماتېرىياللار يوللاپ بېرىلدى بۈگۈن سائەت ئون بىردىن ئوتتۇزدا شىۋېتسىيە رېگېرىڭغا ستاتس مىنىستىر ماگدالېنا ئاندېرسون خانىمغا تاپشۇرۇپ بېرىلدى ماركوس ۋە ئەخمەت ئىسىملىك ئىككى خىزمەتچى ئىنتايىن قىزغىن كۈتۈۋالدى ۋە قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى، ماتېرىياللارنى دەل ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇ ئىلتىماسنى يوللىغاندىن كېيىن تۇنجى جاۋابنىڭ شىۋېتسىيە خىرىستىيان دېموكرات پارتىيەسىدىن بولغان لارش ئاداكتوسسون ئەپەندىدىن كەلگەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
بىرىنچى جاۋاب شىۋېتسىيە پارلامېنتىدىكى كىرىست دېموكراتىيە پارتىيىسى رەھبىرى لارش ئاداكتۇسسوندىن كەلدى. لارش ئەپەندىم ئۆز خېتىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئېتىراپ قىلىنىشىنى پۈتۈن كۈچۈم بىلەن قوللايمەن دەپ جاۋاب يېزىپتۇ، بۇ ئۇچۇرلارنى كۆپچىلىك بىلەن ئورتاقلىشىشنى مۇۋاپىق كۆردۇق. شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكىنىڭ رەئىسى بەختىگۈل ئابدۇرېھىم خانىم مەزكۇر تەشكىلاتنى قۇرۇشتىكى مەقسەت ھەققىدە توختالدى.
بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى بىرلىك يىغىنى ئېچىلدى ۋە نىزامنامە تۇرغۇزۇلدى. نىزامنامىدا يېزىلغاندەك، بىرلىكنىڭ ئاساسىي نىشانى ئەل جامائەت خىزمىتىدە بولۇش، مىللىي مەدەنىيەت، ئۆرپ-ئادەتلىرىمىز، ئانا تىلىمىز قاتارلىقلارنى ساقلاپ قېلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىش، بالىلار ۋە ياشلارنىڭ مىللىي ئاڭ، مىللىي روھتا يېتىلىپ دەۋا سېپىدە ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىش رىغبەت بېرىش ئىلھام بېرىش ئۇيغۇر مىللىي مەنپەئەتىگە پىداكارلىق قىلىدىغان بارلىق جەمئىيەتلەر پارتىيەلەر ۋە شەخسلەر بىلەن ھەمكارلىشىش بىرلىكتە خىزمەت ئىشلەش ئەل ۋەتەن مەنپەئەتىگە پايدىلىق ئىجتىمائىي پائالىيەتلەرنى جانلاندۇرۇش شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى شىۋېتسىيە دۆلىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتتى ۋە ئىدېئال ئورگان نامى ھەم نومۇرىغا ئىگە بولدى.
شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكىنىڭ باشقۇرۇش ھەيئىتى ئەزاسى نەبىجان ئەلا ئەپەندى مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى شىۋېتسىيەدە رويخەتكە ئالدۇرغانلىقىنى، شۇنداقلا مەزكۇر تەشكىلاتنى قۇرۇشتىكى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ، مۇنداق دېدى.
ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى مۇناسىۋەتلىك ئورگانلاردىن نېمە كەلگەن بولدى؟ رويخەتكە ئېلىنغان ئۇقتۇرۇش كەلگەن بولدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىزنىڭ ھەمدە بۇ تەشكىلاتنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى بىرسى شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتىنى بىرلىك، ئىتتىپاقلىققا يېتەكلەش ۋە تەشكىللەشكە خىزمەت قىلىش بولسا، يەنە بىرسى مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توققۇز دۆلەت ئېتىراپ قىلغان بولدى. شىۋېتسىيەدە شىۋېتسىيە ھۆكۈمىتى ۋە پارلامېنتىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن بۇنى نىشان قىلغان بولدى. ئەنە يەنە بىرسى مۇشۇ شىۋېتسىيەدە ئۆسۈپ چوڭ بولۇۋاتقان ياشلىرىمىزنى بۇلارنى داۋاغا يېتەكلەش ۋە ئۇلارنى تەربىيەلەش ۋە بىر شەكىلدە بۇنىمۇ ئۇيغۇر بىرلىكى بۇنىمۇ خىزمەت نىشانى قىلغان شەكىلدە بۇ خىزمەتلەرنى يايدۇرۇپ ئېلىپ كېتىپ بارىدۇ. ئىنشائاللا پات يېقىندا يەنە مۇشۇ شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر جامائىتى بىلەن ھەر خىل شەكىلدىكى مەدەنىي پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىش، ھەر خىل شەكىلدىكى مۇشۇ داۋاغا ئىگە چىقىدىغان ۋە داۋانى شىۋېتسىيەدە جانلاندۇرىدىغان پائالىيەتلەرگە بۇ شۇلارنى ھەرىكەت قىلىش ئۈچۈن ئىزدىنىۋاتىمىز ئىنشائاللا. شىۋېتسىيە ئۇيغۇر بىرلىكى بۇ يىل بىرىنجى ئايدا نىزامنامىسىنى يېزىپ چىقىپ، رەسمىي پائالىيەتلىرىنى باشلىغان بولۇپ، قىسقىغىنە ۋاقىت ئىچىدە نۇرغۇن پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزگەن. بەختىگۈل ئابدۇرېھىم خانىم بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
بىرىنچى ئاي ۋە ئىككىنچى ئاي ئىچىدە سەككىز قېتىمدىن ئارتۇق قانلىق ئولىمپىككا قارشى نامايىشنى ئورۇنلاشتۇردۇق. بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە بەش يىللىق خاتىرىسىگە بېغىشلانغان چوڭ نامايىشقا ئىشتىراك قىلدۇق. يىگىرمە ئالتىنچى فېۋرال ئانا تىلىمىز ۋە مىللىي ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن نېمىلەر قىلدۇق ۋە قىلالايمىز دېگەن تېمىدا خانىم-قىزلار ئەركىن سۆھبىتى ئۇيۇشتۇردۇق ۋە تۆھپىكارلارنى مۇكاپاتلىدۇق. سەككىزىنچى مارت شىۋېتسىيە فېمىنىست پارتىيە ۋە باشقا ئىنسان ھەقلىرى ئورگانلىرى بىللە تەشكىللىگەن ئاياللار ئۈچۈن دەس تۇرايلى، قولنى قولغا تۇتايلى پائالىيىتىگە تەكلىپ بىلەن قاتناشتۇق. دۆلەتلىك تېلېۋىزىيە SVT كانالىنىڭ بىرىنچى قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدۇق. ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق شىۋېتچە ۋە ئۇيغۇرچە بايانلار بەردۇق ۋە نورۇزلۇق پائالىيەت قىلدۇق. شېھىتلار ئۈچۈن قۇرئان تىلاۋەت پائالىيەتلىرى بولۇپ ئۆتتى. بۈگۈن مانا بارىن ئىنقىلابىنى خاتىرىلەش، شېھىتلارنى ئەسلەش پائالىيىتى بولۇپ ئۆتتى.
ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە خىتايدىكى باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى تۈپەيلىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىنى دىپلوماتىك بايقۇت قىلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن، شىۋېتسىيە ھۆكۈمىتىمۇ بۇ يىل ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى،